ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນແລະເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມ ຮ້ອຍຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາມາພົບກັນອີກໃນລາຍການຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງເຄີຍເຫັນນັກກາຍະກຳໄຕ່ເຊືອກແມ່ນບໍ່ ນັກກາຍະກຳຍ່າງເທິງເຊືອກທີ່ເຄັ່ງໄວ້ໃນທີ່ສູງໆ ຈາກເຊືອກສົ້ນໜຶ່ງໄປຫາອີກສົ້ນໜຶ່ ງ ສ່ວນຫຼາຍຍ່າງດ້ວຍຕີນແລະໃນມືມີໄມ້ຍາວເພື່ອເປັນເຄື່ອງຖ່ວງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫ້ຊົງຕົວໄດ້ດີ ບາງຄົນບອກວ່າ ການຍ່າງແບບນີ້ເປັນການກະທຳທີ່ງ່າຍດາຍ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄົນທີ່ສາມາດເ ຮັດໄດ້ຕ້ອງຝຶກຝົນຢ່າງໜັກ ແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ ຕ້ອງມີຄວາມມານະອົດທົນ ແລະມີຄວາມພາກພຽນສູງ ສິ່ງສຳຄັນຂອງການໄຕ່ເຊືອກແມ່ນການຊົງຕົວ ຖ້າເມື່ອໃດສູນເສຍການຊົງຕົວກໍຈະຕົກລົງມາທັນທີ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ພາກພຽນ ແລະເອົາຈິງເອົາຈັງໃນການຝຶກຝົນຕົນເອງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຖ້າທ່ານຜູ້ຟັງສາມາດຄວບຄຸມຊີວິດໃຫ້ສົມດຸນໄດ້ ກິນພໍ ດີ ຢູ່ພໍດີ ສຸຂະພາບກໍຈະດີໄປດ້ວຍ ແຕ່ຖ້າປ່ອຍເນື້ອປ່ອຍໂຕ ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນກົງກັນຂ້າມຢ່າງແນ່ນອນ ການດຳລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ຂອງຄົນເຮົານັ້ນ ມີປັດໄຈສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງຢູ່ຮອບໂຕ ສິ່ງທີ່ເຮົາກະທຳ ສິ່ງ ທີ່ເຮົາກິນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍລວມ ແຕ່ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມີສຸຂະພາບສົມບູນ ມີຄວາມສົມດຸນພໍດີ ສາມາດປັບໂຕໄດ້ຕະຫຼອດເວລາເພື່ອຮັກສາຮ່າງກາຍ ຈະເປັນຜົນດີຢ່າງແນ່ນອນ ເຮົ າຕ້ອງຂອບຄຸນພະເຈົ້າທີ່ສ້າງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໃຫ້ມີລະບົບການຈັດການກັບຕົວເອງໄດ້ດີ ຕົວຢ່າງ ນ້ຳເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຊີວິດ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈະຂາດນ້ຳບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າຮ່າງກາຍມີ ນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປ ຫົວໃຈກໍຈະເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ຳນ້ຳໄປຍັງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ໃນຂະນະທີ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະເຮັດໜ້າທີ່ຂັບນ້ຳທີ່ເຫຼືອອອກທາງປັດສະວະ ແຕ່ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ຫຼື ໝາກໄຂ່ຫຼັງໄດ້ຮັບນ້ຳບໍ່ພຽງ ພໍ ຫຼື ມີການສູນເສຍນ້ຳ ຮ່າງກາຍກໍຈະປ່ອຍຮໍໂມນໄປກະຕຸ້ນອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ດູດຊຶມເອົານ້ຳຄືນສູ່ລະບົບ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳປັດສະວະມີນ້ອຍລົງ ແລະ ຮ່າງກາຍຈະປັບໂຕໃຫ້ພ້ອມສຳລັບບັນຫາການຂາດຄວາມ ສົມດຸນ ປົກກະຕິແລ້ວຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາສາມາດແກ້ໄຂການຂາດຄວາມສົມດຸນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ຖ້າລະບົບການປັບໂຕໃນຮ່າງກາຍໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ ຄົນທີ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງບໍ່ດີ ການດື່ມນ້ຳບໍ່ພໍເທົ່າໃດກໍ ຈະພາໃຫ້ມີນ້ຳເກີນ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງມີຢູ່ ຄືລະບົບການປັບຕົວທີ່ເກີດຂຶ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ສົນໃຈ ບໍ່ຮັກສາລະບົບການປັບຕົ ວນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນພໍໃຈ ແລ້ວກ່າວວ່າ ເຮັດແບບນີ້ມາດົນແລ້ວ ບໍ່ເຫັນຊິເປັນຫຍັງ ຍັງຂຶງຂັງ ຍັງດີຢູ່ຄືເກົ່າ ແຕ່ຖ້າເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຢູ່ໃນສະພາບນີ້ເລື້ອຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍຊຸ ດໂຊມລົງຢ່າງໄວວາ ຈົນມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ເມື່ອຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດປັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໄດ້ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ໂທດຮ້າຍກໍຈະເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ການປະພຶດຕົນ ການກິນ ການດື່ມໃນແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະວັນ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາ ບພາຍໜ້າ ເຮົາທຸກຄົນຈຶ່ງຄວນຮູ້ຈັກຄຳວ່າ ຄວາມພໍດີ ບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຈະເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໃນໄລຍະຍາວ ຢ່າລໍຖ້າຈົນອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍເສື່ອມລົງ ແລ້ວຈຶ່ງມາຮັກສາ ຫຼື ແກ້ໄຂພາຍຫຼັງ ທ່ານ ຜູ້ຟັງ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍ ກິນພໍດີ ບໍ່ຫຼາຍບໍ່ໜ້ອຍຈົນເກີນໄປ ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີໃຫ້ພຽງພໍ ນອນຫຼັບ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພໍດີ ຖ້າເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງທີ່ກ່າວມານີ້ ກໍຈ ະມີຮ່າງກາຍທີ່ສົມບູນ ສຸຂະພາບກໍຈະດີຂຶ້ນ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນປາດຖະໜາ ແມ່ນບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນລາວເຮົາດຽວນີ້ຫຼົງໄຫຼໄປຕາມກະແສແຟຊັນພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງຄວາມຫຼົງໄຫຼນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ເຊັ່ນກັ ນ ເຊັ່ນ ແຟຊັນການແຕ່ງໂຕດ້ວຍເສື້ອຜ້າຮັດຮູບ ດ້ວຍເຄື່ອງນຸ່ງໜາ ແລະ ແຂງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຄື່ອນໄຫວບໍ່ສະດວກ ຖ້າຮັດໜ້າເອິກແໜ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ຖ້າເປັນແບບນີ້ນານໆ ຈະສົ່ງຜົນກະ ທົບຕໍ່ລະບົບການຫາຍໃຈ ເຮົາຢູ່ໃນພູມີປະເທດທີ່ມີພູມອາກາດຮ້ອນເກືອບຕະຫຼອດປີ ຮ່າງກາຍຕ້ອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຕ້ອງເປັນປະເພດທີ່ເບົາສະບາຍ ເກີບທີ່ສວມໃ ສ່ກໍບໍ່ຄວນເປັນເກີບສົ້ນສູງ ຫຼື ເກີບຢ່ອງ ການຍ່າງໄປມາຈະຕ້ອງສະດວກສະບາຍ ເພາະເກີບທີ່ຜິດຮູບຮ່າງອາດເຮັດໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ກ້າມຂາ ເຮັດໃຫ້ປວດ ຫຼື ອັກເສບໄດ້ ບາງທ່ານຈະເຖິງຂັ້ນປວດຫຼັງກໍເປັນໄດ້ ນອກຈາກນີ້ ການຄວບຄຸມອາລົມໃຫ້ຈິດໃຈເບີກບານມ່ວນຊື່ນກໍມີສ່ວນຕໍ່ສຸຂະພາບຄືກັນ ການຮູ້ຈັກໃຊ້ຊີວິດຢ່າງພໍດີ ບໍ່ຫຼາຍບໍ່ນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກ ເຮົາເອີ້ນວ່າ ການປະມານຕົນ ເປັນການເລືອກສິ່ງ ທີ່ດີ ເໝາະສົມກັບຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຊີວິດໃນໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ໄລຍະຍາວ ໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກລະເວັ້ນສິ່ງທີ່ທຳລາຍສຸຂະພາບ ພຽງເທົ່ານີ້ ຊີວິດຂອງທ່ານກໍຈະມີຄວາມສຸກແລ້ວ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍກ ານໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຕ້ອງອຳລາພາຈາກທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂ ະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ

laoawr.org
ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເວລາທີ່ທ່ານຜູ້ຟັງລໍຄອຍ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ບົດເພງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໜ້າສະອອນໃຈນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງແກ່ ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ

ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ ຂໍ້ທີ 8 ໄດ້ບອກວ່າ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂີ້ລັກ ຄຳນີ້ນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງອະທິບາຍ ເມື່ອທຸກຄົນຟັງແລ້ວກໍເຂົ້າໃຈແລ້ວ ແມ່ນຫຼືບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ຄິດທີ່ຢາກຈະອະທິບ າຍກ່ຽວກັບເລື່ອງການຂີ້ລັກ ຄຳນີ້ນີ້ໝາຍເຖິງພຶດຕິກຳ ຊຶ່ງປະຕິບັດກັນມາຢ່າງຍາວນານ ຄືການຂີ້ລັກນັ້ນແຫຼະ ດ້ວຍການເອົາຂອງຄົນອື່ນໄປໃຊ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຕົກລົງອີ່ຫຍັງກັບເຈົ້າຂອງຊັບນັ້ນເລີຍ ຄືໝາຍເຖິ ງການໃຊ້ສິ່ງຂອງຂອງຜູ້ອື່ນ ແລະ ກໍບໍ່ຍອມເອົານຳໄປສົ່ງຄືນເຂົາ ໝາຍເຖິງການຕິດໜີ້ ແລະ ກໍບໍ່ຍອມໃຊ້ໜີ້ຄືນອີກ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແຫຼະຄືການຂີ້ລັກຢ່າງຊັດເຈນເລີຍ ບໍ່ຕ້ອງມີຄຳອະທິບາຍອີກ ແລະ ຂໍ້ທີສອງ ການໃ ຊ້ຖ້ອຍຄຳ ຫຼື ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ອື່ນ ກໍຄືການນຳເອົາຜົນງານຂອງຄົນອື່ນມາໃຊ້ ເໝືອນກັບວ່າເປັນຂອງໂຕຂອງເຮົາເອງ ເພື່ອຈະໄດ້ຊື່ສຽງ ຫຼື ຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວເອງເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ທີ 3 ຄືການຂີ້ຕົວະ ກາ ນເວົ້າຄວາມບໍ່ເປັນຈິງ ພຽງແຕ່ນ້ອຍດຽວເພື່ອຫວັງຈະໄດ້ເງິນ ຫຼື ສິ່ງຂອງໃດໆ ທັງນີ້ກໍຮວມເຖິງການໃຊ້ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ ຫຼື ໃຜຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ຂໍ້ 4 ການຄັດລອກໂດຍຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ການຮຽນແບບ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການຄັດລອກ ຫຼືວ່າຮຽນແບບ ການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດໝາຍລິຂະສິດ ນີ້ຄືການຂີ້ລັກຜົນງານຂອງສິລະປິນ ຫຼື ຜູ້ຂຽນ ຫຼື ຜູ້ພິມ ຮວບຮວມໄປເຖິງໜັງສື ຫຼື ຮູບພາບ ການວາດພາບ ຫຼື ດົນຕີ ຊອບແວ ການຄົ້ນພົ ບທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ອື່ນໆອີກ ຂໍ້ທີ 5 ການເວົ້າຂີ້ຕົວະກັບຄົນອື່ນ ການເວົ້າຂີ້ຕົວະກັບຄົນອື່ນ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນຟັງມີຄວາມຄິດໃນທາງເສື່ອມເສຍກ່ຽວກັບຄົນທີ່ຖືກເວົ້າໄປ ຜົນທີ່ໄດ້ມາກໍຄືຄົນນັ້ນເຂົ າຈະຕ້ອງຖືກກຽດຊັງ ມີຄວາມເສື່ອມເສຍ ຊຶ່ງເຂົາ ຫຼືວ່າເຮົາສົມຄວນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການຂີ້ຕົວະ ມັນເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກ ຫຼື ສູນເສຍວຽກໄປ ນັບວ່າເປັນການຂີ້ລັກຢ່າງຊັດໆເລີຍ ແລະ ກໍຂໍ້ທີ 6 ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຂີ້ຄ້ານ ໂດຍການບໍ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ເຮັດວຽກຂີ້ຄ້ານແບບງັອກໆແງັກໆ ເຮັດວຽກແບບບໍ່ເຕັມສ່ວນ ບໍ່ເຕັມກຳລັງ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເປັນຕົ້ນວ່າ ມາເຮັດວຽກສວາຍ ແລະ ກໍເລີກວຽກກ່ອນ ເວລາ ນີ້ກໍເປັນການຂີ້ລັກເວລາເຮັດວຽກເໝືອນກັນ ແລະ ຂໍ້ທີ 7 ບໍ່ປະຢັດໃນການໃຊ້ສິ່ງຂອງ ເຊັ່ນວ່າ ໃຊ້ອຸປະກອນສິ່ງຂອງໃນບ່ອນເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຮູ້ຈັກປະຢັດ ເຮັດແບບຖິ້ມໆເສຍໆ ຫຼື ໃຊ້ເວລາວ່າງງານ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກອັນອື່ນ ຂໍ້ 8 ການລະເລີຍ ຄືບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກະທຳໃດໆທັງສິ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຂໍ້ 9 ການຄິດເງິນເກີນກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ຄິດເງິນເກີນລາຄາຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ ໃ ນສິ່ງທີ່ລູກຈ້າງຈຳເປັນຈະຕ້ອງຊື້ສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານັ້ນ ຂໍ້ 10 ການຈ່າຍຕ່ຳກວ່າລາຄາແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ຕ່ຳກວ່າຄ່າຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ ຄົນຂາຍ ຫຼື ຄົນບໍລິການຈຳໃຈຕ້ອງຂາຍ ຫຼື ບໍລິການ ອາດຈະລວມໄປເຖິງການໃຫ້ຄ່າຈ້າງຕ່ຳກວ່າຄ່າຈ້າງເປັນປົກກະຕິ ຂະນະທີ່ຄົນກຳລັງເຮັດວຽກ ກຳລັງຕ້ອງການຫາວຽກເຮັດ ຂໍ້ 11 ການທຳຮ້າຍ ຫຼື ລະເລີຍບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອ ງທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ດູແລລູກຫຼານຂອງຕົນເອງຢ່າງເໝາະສົມນັ້ນ ເປັນການຂີ້ລັກສິ່ງທີ່ເຂົາຄວນໄດ້ຮັບເປັນຂອງຕົວເອງ ມັນເກີດຈາກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດວຽກຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເມື່ອພໍ່ແມ່ບໍ່ຢູ່ກັບລູກ ແລະກໍຮ່ວມໄປເ ຖິງໃຜກໍຕາມທີ່ກະທຳຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ທາງດ້ານຈິດໃຈ ຫຼື ທາງເພດ ຂໍ້ 12 ການນອກໃຈຄູ່ສົມລົດ ໝາຍເຖິງຄວາມສຳພັນທາງເພດກັບຜູ້ອື່ນ ຫຼື ລະເລີກຈາກຊີວິດຄູ່ດ້ວຍເຫດຜົນ ທີ່ເຫັນແກ່ຕົວຂອງຕົນເອງ ຄົນທີ່ປະພຶດແບບນີ້ກໍເທົ່າກັບວ່າຂີ້ລັກຄວາມຊື່ສັດທີ່ຄູ່ສົມລົດຂອງຕົນເອງມອບໃຫ້ ເມື່ອປະຕິຍານຕໍ່ເຂົາໃນວັນແຕ່ງງານນັ້ນ ສິດນີ້ຮ່ວມໄປເຖິງກັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານກຳລັງ ຊັບ ການລ້ຽງດູເບິ່ງແຍງ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ລູກໆ ການມີເພດສຳພັນເປັນການຂີ້ລັກໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ມີສິດ ການບໍ່ຍອມໃຫ້ສິດເສລີພາບແກ່ຜູ້ອື່ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ມີປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອ ຍ 600,000 ຄົນທີ່ຖືກບັງຄັບຈາກປະເທດໜຶ່ງໄປຍັງອີກປະເທດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ມີອິດສະລະພາບໃນການເລືອກ ດ້ວຍຕົນເອງ ມີປະຊາຊົນຜູ້ບໍລິສຸດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນປະເທດ ຈະຕ້ອງຖືກບັງຄັບ ຖືກຈັບກຸມຄຸມຂັງ ເປັນນັ ກໂທດເຖິງຮ້ອຍລະຊາວ ຕ້ອງຖືກຈັບທັງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ທຳຄວາມຜິດຫຍັງເລີຍ ແລະ ຂໍ້ 14 ການບໍ່ຖວາຍສ່ວນຂອງຖວາຍທີ່ຕ້ອງຄືນແກ່ພຣະເຈົ້າ ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ການຂີ້ລັກທຳລາຍຄວາມຮູ້ສຶກ ຄວາມພໍໃຈ ແລະ ການເຄົາລົບຂອງຕົນເອງ ເຂົາບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ເພາະຢ້ານວ່າຈັກວັນໜຶ່ງ ຈະຕ້ອງຖືກຈັບໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ນ ອກຈາກນີ້ ການໄດ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງມາໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງແຮງ ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ລັກສະນະນິດໄສແບບມັກງ່າຍ ຢາກໄດ້ກໍຂີ້ລັກເອົາໂລດ ບໍ່ຮູ້ຈັກເຮັດວຽກໜັກເພື່ອຈະໄດ້ສິ່ງຂອງນັ້ນມາ ນອກຈາກນີ້ ການ ໄດ້ມາບາງສິ່ງບາງຢ່າງໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງແຮງ ແລະກໍທຳຮ້າຍຄວາມສຳພັນຂອງເຮົາກັບຄົນອື່ນອີກດ້ວຍ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຄົນຂີ້ລັກຂອງຄົນອື່ນຈະມີຄວາມສະໜິດໃຈ ຫຼື ຈິງໃຈກັບເຈົ້າຂອງຊັບສິນເຫຼົ່ານັ້ນ ຂ້າພ ະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍນຳຄຳແນະນຳຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໃນເລື່ອງນີ້ມາບອກວ່າ ຄົນທີ່ເຄີຍຂີ້ລັກກໍຢ່າສູ່ຂີ້ລັກອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ຈົ່ງໃຊ້ມືຂອງຕົວເອງເຮັດວຽກ ດ້ວຍການເຮັດວຽກໜັກ ທີ່ດີກວ່າ ແລະ ເຮົາຈະພົບກັນອີ ກໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິ ຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແ ຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນ ຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ

P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ